ໃນເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2023 ວີໂອເອລາວໄດ້ສຳພາດຍານາງ ສະເພັດ ຈຸນລະມະນີ ຜູ້ທີ່ເປັນແມ່ ແລະ ເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນລູກຊາຍ ທ່ານ ທະນິດ ໃນດ້ານທຸລະກິດຮ້ານອາຫານ ແລະ ບ້ານພັກຢູ່ລາວ ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັ ດມາແລ້ວ ແລະ ທ່ານ ທະນິດ ໄດ້ມີຄວາມຄິດຢາກລິເລີ່ມໂຄງການຈັດງານສະແດງສິລະປະວັນນະຄະດີລະດັບສາກົນ ແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຢູ່ໃນສະຫະລັດ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງລາວ ເ ຊິ່ງຍານາງ ສະເພັດ ກໍໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີກັບລູກຊາຍ ແລ້ວໄດ້ທຸ່ມເທທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ຕະຫຼອດເຖິງການປະສານງານກັບທາງການລາວ ທັງເປັນທີ່ປຶກສາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນທຸກປະການ ເພື່ ອສົ່ງເສີມລູກຊາຍອີກເທື່ອໜຶ່ງ ໂຄງການຈັດງານສະແດງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ລິເລີ່ມຂຶ້ນໃນເດືອນມັງກອນ ປີ 2023 ທີ່ເປັນຄວາມຄິດຂອງທ່ານ ທະນິດ ເມື່ອທ່ານໄດ້ແນມເຫັນເຖິງຄວາມຍາກລຳບາກຂອງບັນດາສິລະປິ ນຊັ້ນນຳຂອງລາວ ຜູ້ທີ່ມີພອນສະຫວັນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນຂັ້ນລະດັບສາກົນ ແຕ່ບໍ່ຄ່ອຍມີໂອກາດໄດ້ສະແດງໃນເວທີແບບລະດັບສາກົນ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມເປັນມາໃຫ້ຟັງວ່າ ໂດຍ ງານຄ ອນເສີດນີ້ເກີດມາຈາກ concept ຫຼືວ່າອັນ ຄວາມຄິດຂອງໂຕເຮົາເອງເນາະ ແລ້ວກະກັບສິລະປິນອີກຄົນອື່ນທີ່ວ່າເຮົາໄດ້ ໄດ້ເຈີມາ ໂດຍສະເພາະຢູ່ລາວນີ້ ຄືເຮົາມາລາວທຳອິດເນາະ ເຮົາກະໄດ້ເຫັນ ອາ ສິລະປິ ນ ໄດ້ເຫັນນັກຮ້ອງ ໄດ້ເຫັນນັກດົນຕີອີ່ຫຍັງທີ່ວ່າ ເຮົາຄິດວ່າອັນ ມີຄວາມສາມາດເນາະ ມີຄວາມສາມາດ ເຖິງທີ່ວ່າຄວາມສາມາດນີ້ກະບໍ່ໄດ້ດ້ອຍໄປກວ່າ ຖ້າທຽບກັບຄົນຢູ່ປະເທດຊາດອື່ນເນາະ ກໍບໍ່ໄດ້ດ້ອ ຍກ່ອນ ກ່ອນຄົນອື່ນ ເຮົາກະເລີຍຄິດວ່າ ເອົ້າ ຖ້າສົມມຸດວ່າ talent ເຮົາກະມີ ເປັນຫຍັງມັນຍາກໂດຍທີ່ວ່າ ສິລະປິນ ຫຼືວ່າ ຄົນເປົ່າແຄນ ອາຈານເປົ່າແຄນອີ່ຫຍັງ ຂະເຈົ້າຈັ່ງຍາກທີ່ຊິຫາກິນທາງນີ້ໄດ້ ເວົ້າງ່າຍໆກໍຖ້ າພາສາອັງກິດກໍ make a living ເນາະ ຈາກອາຊີບໂຕນີ້ ເຮົາກໍເລີຍມາທົບທວນໄປທົບທວນມາ ບາງເທື່ອຍ້ອນວ່າເຮົາບໍ່ເຄີຍມີໂອກາດ ຫຼືວ່າ opportunity ຫຼືວ່າເວທີທີ່ວ່າເຮົາຊິໂຊໂລກວ່າ ໂອ້ ຄົນລາວເຮົານີ້ກະມີຄວາມສາມາ ດຄືກັນເນາະ ແລ້ວກະໃນຫັ້ນ ເຮົາກໍຄິດວ່າທັງ talent ແລະ ທັງວັດທະນະທຳລາວ ແລະ ທັງສຽງເພງລາວ ມັນກະມ່ວນ ແລ້ວມັນກໍໜ້າຊິ ອອກສູ່ເປັນ ໃນຕະຫຼາດສາກົນໄດ້ ເປັນ export ຂອງເຮົາເລີຍ ເຮົາກໍເລີຍຄິດຄົ້ນໂຕ concert ນີ້ອອກມາ ເຮົາກໍເລີຍຕັດສິນໃຈວ່າຊິເຮັດ ເພາະວ່າເຮົາໄດ້ລົມກັນກັບແມ່ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ແລະ ແມ່ກໍເຫັນດີໃນທາງທີ່ວ່າເຮົາຊິເຜີຍແຜ່ ແລະ ເຮົາຊິ promote ທັງວັດທະນະທຳລາວ ແລະ ທັງຄົນລາວເຮົາເອງ ໂຄງກ ານນີ້ກໍເລີຍເກີດຂຶ້ນມາ ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ທ່ານ ທະນິດ ກ່າວວ່າ ໄລຍະໜຶ່ງປີກວ່າ ຄວາມຄິດດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນມາຈາກແນວຄິດຂອງຄອນເສີດ ທີ່ຂຽນລົງໃນເຈ້ຍສະບັບໜຶ່ງ ໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າຈະໃຊ້ງົບປະມານຫຼ າຍປານໃດສຳລັບງານສະແດງນັ້ນ ເມື່ອທ່ານໄດ້ມາອາໄສຢູ່ລາວຫຼາຍສິບປີ ແລ້ວໄດ້ກ້າວເຂົ້າໄປໃນວົງການບັນເທີງ ແລະ ໄດ້ໂອ້ລົມກັບບັນດາສິລະປິນທີ່ມີຊື່ສຽງຫຼາຍທ່ານ ແລະ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍມີຄວາມ ຄິດແບບດຽວກັນກັບທ່ານ ແລະ ໄດ້ເຫັນຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ຍົກຕົວຢ່າງຜູ້ໜຶ່ງຄື ແຊມ ອິນທຣາພິທັກ ເນາະ ກະເປັນນັກຮ້ອງດັງຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນລາວ ທີ່ລາວກະໄດ້ສ້າງຊື່ສຽງມາ ອ າ ເກືອບສິບປີແລ້ວເນາະ ລາວກະມີຄວາມຄິດແບບນີ້ ແລ້ວກະ concept ຕົ້ນໆນະແມ່ນ ເຮົາຄິດວ່າມັນມາຈາກເບິດທຸກຄົນເນາະ ເພາະວ່າເຮົາເຊື່ອວ່າ ຄົນລາວເຮົາທົ່ວໂລກ ເຮົາກະ ເຮົາກະເຊື່ອວ່າຄົນເຮົາກໍ ມີ talent ບໍ່ໄດ້ດ້ອຍກວ່າຄົນອື່ນ ແລະ ເຮົາກະໜ້າຊິມີໂອກາດ ມີ stage ທີ່ຊິໂຊຝີມືເຮົາ ແຕ່ວ່າມັນມາເຖິງລາຍລະອຽດໃນການ design show ໃນການຈັດ event ບັດທີນີ້ມັນຈັ່ງຊິມີຫຼາຍຄົນເຂົ້າມາ ຄື ແຊມ ອິນທະລະພິທັກ ແລ້ວກະເຮົາກະໄດ້ ຄຳຄິດເຫັນຈາກສິລະປິນເບີດທຸກຄົນທີ່ຮ່ວມໃນງານ ແລ້ວເຮົາກະໄດ້ຈາກປະສົບການຂອງຜູ້ຈັດ event ກໍແມ່ນ ອ່າ ຊຸຍ ແລ້ວກະທາງ production ເຮົາກະແມ່ນ ກະແມ່ນ ເຈ ເນາະ ກໍຫຼາຍຄົນທີ່ເຂົ້າມາ ອ່າ ເອົາຄວາມສາມາດ ເອົາປະສົບການ ເອົາຫຍັງເຂົ້າມາ ເພື່ອທີ່ຊິໃຫ້ Lao Legends ນີ້ເກີດ ໃນດ້ານຂອງສະຖານທີ່ຈັດງານນັ້ນ ກໍຄື The Pavilion at Toyota Music Factory ຢູ່ໃນເມືອງ Irving ລັດ Texas ທີ່ທ່ານທະນິດໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ເປັນສະຖານທີ່ທີ່ມີສິລະປິນທີ່ມີຊື່ສຽງລະດັບໂລກ ຂອງອາເມລິກາ ກໍໄດ້ໄປສະແດງຢູ່ເວທີດຽວກັນນັ້ນ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ລັກສະນະໂຊເຮົາເຮັດນີ້ ມັນມັນແຕກຕ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງ ເພາະວ່າໜຶ່ງສະຖານທີ່ ສະຖານທີ່ທີ່ເຮົາໄດ້ເລືອກ ຫຼື ເຮົາໄດ້ເຊົ່າ ແມ່ນສະ ຖານທີ່ທີ່ວ່າສິລະປິນລະດັບໂລກ ຄື Kiss Band ກະອັນນີ້ກໍຢູ່ໃນຕຳນານຂອງໂລກແລ້ວເນາະ ຄື Alicia Keys ເນາະ ທຸກ genre ທຸກຫຍັງ ແມ່ນສິລະປິນຍັກໃຫຍ່ດັງທົ່ວໂລກທີ່ເຂົາເຈົ້າເຄີຍມາຢູ່ເວທີ ແລະ ເຄີຍມາເຫຼັ້ນເວທີນີ້ແລ້ວ ແລ້ ວເຮົາກໍເລືອກເວທີນີ້ ເພາະວ່າເຮົາຄິດວ່າ ຄົນລາວເຮົາກໍມີຄວາມສາມາດຄືກັນທີ່ຊິຂຶ້ນເວທີໃຫຍ່ປານນີ້ ເຮົາກໍເລີຍລົງທຶນ ແລະ ອັນນີ້ ອັນນີ້ຄືຄວາມແຕກຕ່າງຕົວໜຶ່ງ ຕາມເຮົາຮູ້ເນາະ ເຮົາກໍເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ແທ້ ວ່າມັນເຄີຍມີບໍ່ ແຕ່ວ່າຕາມເຮົາເອງໄປເບິ່ງຂໍ້ມູນນີ້ ມັນບໍ່ເຄີຍມີທີ່ວ່າເຮົາຊິໄປເຫຼັ້ນຢູ່ venue ທີ່ວ່າໃຫຍ່ແລ້ວກໍທັນສະໄໝຂະໜາດນີ້ ເປົ້າໝາຍທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງງານສະແດງນີ້ ທ່ານທະນິດກ່າວວ່າ ເປັນງານເພື່ ອການກຸສົນ ຫາລາຍໄດ້ມາຊ່ວຍເຫຼືອອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລຕ່າງໆ ທັງຢູ່ໃນລາວ ແລະ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ທີ່ສົ່ງເສີມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ວັດທະນະທຳຂອງລາວເຮົາ ທີ່ບັນດາຜູ້ຊົມຈະເປັນຄົນເລືອກເອົາ ອົງການ ໃດຈະໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ອົງການໜຶ່ງໃນສະຫະລັດກໍໄດ້ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນງານສະແດງຄັ້ງນີ້ເຊັ່ນກັນ ກໍຄືອົງການ Lao Heritage Foundation ຂອງເຂດນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ສ່ວນງານສະແດງນັ້ນ ທ່ານ ແລະ ບັນດາ ທີມງານນັກຊ່ຽວຊານທັງຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ອຸທິດສະຕິປັນຍາມາຊ່ວຍໃນການອອກແບບການສະແດງ ໃຫ້ອອກມາເປັນແບບປະສົມປະສານກັບການສະແດງຮ້ອງເພງ ລຳ ແລະ ຟ້ອນ ຄ້າຍກັບລະຄອນເວທີທີ່ປະກອບ ດ້ວຍທຸກອາລົມ ທັງແສງ ສຽງ ແລະ ສີ ທີ່ສ້າງຄວາມຊົງຈຳທີ່ດີໆ ໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ຊົມ ຊຶ່ງມີຄວາມຍາວເຖິງສາມຊົ່ວໂມງ ອີງຕາມທ່ານທະນິດກ່າວ ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ການວາງຈຳໜ່າຍປີ້ເຂົ້າຊົມງານສະແດງທີ່ ເປັນປະຫວັດການ ແລະ ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນນີ້ ທ່ານທະນິດໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ບໍລິສັດຈຳໜ່າຍປີ້ຂອງສະຫະລັດໂດຍສະເພາະເລີຍ ທີ່ວ່າມີຊື່ສຽງ ແລະ ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ຢູ່ທົ່ວສະຫະລັດ ກໍຄື Ticketmaster ທ່ານກ່າວອີກວ່າ ປີ້ ສຳລັບຢູ່ແຖວໜ້າໃກ້ກັບເວທີ ກໍຄື Diamond ຫຼື ເພັດ ຈະໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດຫຼາຍຢ່າງ ໂດຍມີລາຄາແພງທີ່ສຸດຄື 500 ໂດລາ ລົງໄປຈົນຮອດປີ້ທຳມະດາ ພຽງແຕ່ 55 ໂດລາເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງທ່ານ ທະນິດ ກ່າວວ່າ ລາຄານີ້ແມ່ນຕັ້ງໄວ້ ຕ່ຳທີ່ສຸດ ເພື່ອຢາກໃຫ້ພີ່ນ້ອງຊາວລາວໃນລັດເທັກຊັສ ແລະ ລັດໃກ້ຄຽງ ມາຊົມການສະແດງໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ ເພາະວ່າສະຖານທີ່ມີບ່ອນນັ່ງຮັບໄດ້ເຖິງ 4,000 ຄົນ ແລ້ວທ່ານຂໍຝາກເຖິງບັນດາແຟນໆລາຍການວ່າ ກາ ນຂາຍປີ້ນີ້ ເຮົາກໍຢາກນຳຝາກຜູ້ຟັງ ຫຼືຝາກຜູ້ຫຍັງ ຄືຫຼາຍຄົນເພິ່ນຢາກຖ້າຈົນຮອດເດືອນສອງ ເດືອນສາມ ເພື່ອເພິ່ນຊິຊື້ ເພາະວ່າເພິ່ນຄິດວ່າມັນກໍຍັງດົນຢູ່ ເພື່ອເພິ່ນຊື້ ແຕ່ວ່າເຮົາຢາກບອກວ່າ ບາງເທື່ອທີ່ ນັ່ງທີ່ດີ ທີ່ນັ່ງທີ່ຢູ່ທາງໜ້າ ມັນກຳລັງຊິເບິດ ຖ້າເຮົາຖ້າຊື້ເດືອນສອງ ເດືອນສາມ ເອີ ບາງຄົນເພິ່ນຊື້ຕັ້ງແຕ່ເດືອນເກົ້າ ເດືອນສິບພຸ້ນ ທ້າຍສຸດນີ້ ທ່ານ ທະນິດ ກ່າວວ່າ ທ່ານຢາກໃຫ້ໂຄງການ Lao Legends ນີ້ ເປັນງານເພື່ອ ການກຸສົນຕະຫຼອດໄປ ຖ້າໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຢູ່ໃນສະຫະລັດແລ້ວ ທ່ານຢາກຈະນຳເອົາໂຄງການນີ້ໄປສະແດງຢູ່ທົ່ວໂລກ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ວັດທະນະທຳຂອງລາວ ໃຫ້ພີ່ນ້ອງຊາວລາວຢູ່ທົ່ວໂລກໄດ້ຮັບຊົມ ແລະ ຟັງເຊັ່ນກັນ ໄຊຈະເລີນສຸກ VOA